ئەسسالامۇ ئەلەيكىم، مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىغا خۇش كەلدىڭلار! ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇن پەيشەنبە ئاڭلىتىلىۋاتقان بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىمىز. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى گۈلچېھرە.

خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، مۇشۇ يەكشەنبە كۈنىدىن ئېتىبارەن شاڭخەي بىلەن قاراماي ئوتتۇرىسىدىكى ھاۋا قاتنىشى رەسمىي باشلىنىدىكەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، شەرقىي خىتاي ھاۋا يوللىرى شىركىتى بۇ قاتناشقا مەسئۇل بولۇپ، ھەپتىسىگە تۆت كۈن ئايروپىلان قاتنايدۇ. قاراماي شەھەرلىك قاتناش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى لى گوچياڭ بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بۇ قاتناش يولى چاڭجياڭ ۋادىسىدىكى خەلقلەرنىڭ قاراماي رايونىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشىگە خىزمەت قىلىدۇ، دېگەن. بېرىلىدىكەن. لەنجۇ شەھىرىدىن قارامايغا ئۇچىدىغان ئايروپىلان قاتنىشىمۇ ئىيۇل ئېيىدىن باشلاپ ئەسلىگە كەلتۈرۈلىدىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى مۇشۇ تەرىقىدە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا كۆپلىگەن ئايرودروملارنى سالغان ھەمدە ئىشقا كىرىشتۈرگەنلىكى مەلۇم. ئەمما ئىستراتېگىيە ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەت مەركىزىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىكى دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا كۆپەيتىپ سېلىنىۋاتقان ئايرودروملىرى كۆپىنچە ھەربىي ئېھتىياجنى كۆزلىگەن بولۇپ، بۇنىڭدا غەرب تەرەپتىن كېلىدىغان بارلىق خەۋپسىزلىك ئامىللىرىغا تاقابىل تۇرۇش مۇھىم مەقسەت بولغان. بۇنىڭغا ماس ھالدا تاشيول قۇرۇلۇشلىرىمۇ زور سۈرئەت ۋە كۆلەمدە ئېشىپ ماڭغان. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى تەشۋىقاتلىرىدا بۇ خىل ئۇل مۇئەسسەسە قۇرۇلۇشىغا مەبلەغ سېلىش مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ بىر تۈرلۈك غەمخورلۇقى سۈپىتىدە ئورۇن ئېلىۋاتقانلىقى مەلۇم.
خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئالدىنقى كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن قۇربان ھېيتلىق ئەدەبىيات- سەنئەت كېچىلىكىدە خىتاي چاڭچىلىسى پائالىيەتتىكى مۇھىم مەزمۇنلارنىڭ بىرى بولغان بۇ ھال نۆۋەتتە ھەر ساھەنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىماقتا. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇقام ئانسامبىلىدا ئۆتكۈزۈلگەن ھېيتلىق پائالىيەتتە ئۇيغۇر مۇقاملىرىدىن پارچىلار ئورۇنلىنىش بىلەن بىرگە، بۇددىزم دەۋرىگە ئائىت كۈسەن ئۇسسۇلى، خىتاينىڭ جىڭجۈ تىياتىرلىرى، ئايرىم-ئايرىم ھالدا مۇھىم مەزمۇنلار قاتارىدىن ئورۇن ئالغان. خەۋەردە بۇ ھال جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ كۆپ قاتلاملىق ۋە زامانىۋىلىق بىلەن ئەنئەنە بىرلەشكەن، ئۆزگىچە ئالاھىدىلىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى جانلىق نامايان قىلىپ بەرگەنلىك دەپ مەدھىيەلەنگەن. بۇ قېتىمقى سەنئەت كېچىلىكىنىڭ باش رېژىسسورى، شى مىڭ بۇ ھەقتە مۇخبىرلارغا سۆز قىلىپ، بۈگۈنكى كېچىلىكتە ئىتتىپاقلىق ۋە ئىناقلىق كەيپىياتى، شۇنىڭدەك شىنجاڭ مەدەنىيەت سەنئەت خىزمەتچىلىرىنىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيىتى تۇپرىقىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتىشتەك تەرەققىيات يۆنىلىشى ئەكس ئەتتى، دېگەن. بۇ قېتىمقى قۇربان ھېيت تەبرىكى ئۈچۈن ئۇيۇشتۇرۇلغان پائالىيەتلەر تارباغاتاي، قەشقەر، كورلا قاتارلىق جايلاردىمۇ چوڭ كۆلەمدە ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، بىردەك خىتايلارنىڭ تۈرلۈك مەدەنىيەت سەنئەت پائالىيەتلىرى مۇھىم سالماقنى ئىگىلىگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىزچىل تۈردە شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش شوئارى ئاستىدا خىتاي مەدەنىيىتىگە خاس بولغان تۈرلۈك مەزمۇنلارنى ئۇيغۇر دىيارىدا ئومۇملاشتۇرۇشقا ھەمدە ئۇلارنى ئۇيغۇرلارنىڭ مەنىۋى مەدەنىيەت ساھەسىگە تېڭىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى مەلۇم. بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇرشۇناس ئالىملاردىن رونى ستېنبېرگ بۇ خىل يۈزلىنىشنىڭ ماھىيەتتە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى پۈتۈنلەي يوق قىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاي مەدەنىيىتىنى دەسسىتىش ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن ئىدى. بۇ ھال نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايچە چاڭچىلى ئېيتىشقا مەجبۇرلىنىشى، شۇنىڭدەك ئۇيغۇرچە ناخشا-ئۇسسۇللارنى ئۆگەنگەن خىتايلارنىڭ، ئۇيغۇرچە كىيىنىپ خەلقئارا سەھنىلەردە ئۇيغۇر قىياپىتىدە كۆرۈنۈشى بىلەن روشەن سېلىشتۇرما ھاسىل قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم.
ئەل جەزىرەنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇندىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، شىۋېتسارىيە فېدېرال ئىستىخبارات مۇلازىمىتى يېقىندا ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن كېيىن دۆلىتىمىز خىتاي ۋە روسىيە جاسۇسلىرى قاينايدىغان ماكانغا ئايلىنىپ قالدى، دېگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ئەۋەتكەن جاسۇسلارنىڭ بىر قىسمى دىپلوماتىيە تونىغا ئورىنىۋالغان ھالدا ئىش بېجىرىدىغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ نەچچە ئونلىغان جاسۇسى شىۋېتسارىيەدە خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ قوماندانلىقىدا بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم. ئەمما خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى دىپلوماتىيە ساھەسىنىڭ سىرتىدا، بولۇپمۇ ئىلىم-پەن، ئاخباراتچىلىق ۋە سودا ساھەسىدە پائالىيەت قىلىدىكەن. شىۋېتسارىيە فېدېرال ئىستىخبارات مۇلازىمىتىنىڭ مەسئۇلى كىرستىيان دوسسىي ئەپەندى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، ھازىر خىتاينىڭ جاسۇسلۇق قىلمىشلىرى بەك ئەدەپ كېتىۋاتىدۇ، ئۇلارنىڭ بۇنىڭغا ئايرىغان خىراجىتىمۇ يىلدىن يىلغا ئېشىۋاتىدۇ، بىز ئۇلارغا قارىتا ئۆتۈشكە بولمايدىغان سىزىقنى ئەڭ زور دەرىجىدە كۆرسىتىپ بېرىۋاتىمىز، دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل جاسۇسلۇق پائالىيەتلىرى ھەمدە ئۇلارنىڭ بىر قىسىم مەملىكەتلەردە يوشۇرۇن ساقچى پونكىتى قۇرۇشى ھەققىدە يېقىندىن بۇيان كۆپلەپ مەلۇماتلار ئوتتۇرىغا چىققانلىقى مەلۇم.

تۇنىياز قاتارلىقلار ئۆمەك بولۇپ تەشكىللىنىپ، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ سابىق رەھبىرىي كادىرلىرىدىن ھال سورىغان. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، بۇ قېتىم ئۇلار ئالاھىدە ھال سورىغان رەھبىرىي كادىرلار ئىچىدە ئىسمائىل تىلىۋالدى، ئەركىن ئىمىرباقى، ئابلەت ئابدۇرېشىت، ھامىدىن نىياز، قېيۇم باۋدۇن،

نۆۋەتتىكى خىزمەتلەردە باش سېكرېتار شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى ھەققىدىكى يوليورۇقلىرىنى تولۇق ۋە ئومۇميۈزلۈك ئىجرا قىلىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ بۇ ساھەدىكى خىزمەتلەرنىڭ بۈگۈنكىدەك ئۇتۇقلارغا ئېرىشىشى ئۈچۈن ئىلگىرىكى يىللاردىن بۇيان ئۇل سېلىپ بەرگەنلىكىگە ئالاھىدە تەشەككۈر ئېيتقان. خەۋەردە پېشقەدەم رەھبىرىي كادىرلار دەپ سۈپەتلەنگەن بۇ كىشىلەر بولسا ما شىڭرۇي قاتارلىقلارنى داۋاملىق ھالدا مەركەزنىڭ تۈرلۈك ئورۇنلاشتۇرۇشلىرىنى قەتئىي ۋە بىجانىدىللىق بىلەن ئىجرا قىلىش، شۇ ئارقىلىق پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى تولۇق ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ھەسسە قوشۇشقا دەۋەت قىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يەرلىك مىللەتلەردىن تاللىۋېلىنغان رەھبىرىي كادىرلارنى ئۆزلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىق سىستېمىسى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇشى ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان مۇستەقىل سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن بۇ خىلدىكى ھادىسىلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى قەدىمدىن بۇيان قوللىنىپ كېلىۋاتقان ئۇسۇللارنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن ئىدى سابىق رەئىس نۇر بەكرىنىڭ پارىخورلۇق بىلەن ئەيىبلىنىپ مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىنىشى ھەققىدە سۆز قىلغان ئىلشات ھەسەن

نۆۋەتتىكى مىنۇتلاردا مەزكۇر پروگراممىمىزنىڭ ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسىنى باشلايمىز. سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق مۇخبىرلىرىمىزنىڭ يەتكۈزۈشىدە تەپسىلىي مەلۇمات ھەمدە

يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن ئەنگلىيە پارلامېنتى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش بىرلىكى مەخسۇس ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزگەن يىغىندا رەھىمە مەخمۇت ۋە جەۋھەر ئىلھام قاتارلىق سىياسىي پائالىيەتچىلەر سۆز قىلىپ نۆۋەتتە داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشنىڭ تەدبىرلىرىنى قايتا ئوتتۇرىغا قويغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن كۈنى ئەنگلىيە پارلامېنتىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش پارلامېنتلار بىرلىكى، خەلقئارا ئادۋوكاتلار جەمئىيىتى ۋە خەلقئارا پارلامېنتلار بىرلەشمىسىنىڭ ئەنگلىيە گۇرۇپپىسى بىرلىكتە ئەنگلىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي ئازسانلىقلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق تېمىسىدا مەخسۇس مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزگەن مەزكۇر مۇھاكىمە يىغىنىغا ئەنگلىيە پارلامېنت ئەزاسى كرىس لو دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەخمۇت خانىم بى بى سى خەۋەر ئاگېنتلىقىدا ئوتتۇز نەچچە يىل خىزمەت قىلغان داۋىد كامپنالى ۋە ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ۋىجدان مەھبۇسى ئىلھام توختىنىڭ قىزى جەۋھەر ئىلھام قاتارلىقلار تەكلىپ بىلەن قاتناشقان رەھىمە مەخمۇت خانىمنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە ئەنگلىيە پارلامېنتىدا تۈرلۈك مەسىلىلەر ئۈستىدە ھەر ئايدا مۇشۇنداق يىغىنلار ئۆتكۈزۈلۈپ تۇرىدىغان بولۇپ بۇ ئايدىكى يىغىن مەخسۇس ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە بولغان بۇ پائالىيەتنى ئورۇنلاشتۇرغۇچىلار APPG ئون جېنوسايد دەيدۇ، يەنى پارلامېنتلار بىرلىكى مۇشۇ قىرغىنچىلىققا قارشى ياكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش پارلامېنتلار بىرلىكىنىڭكى ئورۇنلاشتۇرۇشى بۇ ھەر بىر قانچە ئايدا بىر قېتىملىق ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ، بۇنىڭدا ئوخشىمىغان مەسىلىلەر مۇزاكىرە قىلىنىدۇ. شۇ بۇ قېتىملىق پارلامېنتتىكى بۇ پائالىيەتتە ئاساسلىق ئۇيغۇر مەسىلىسى نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى بۇ ۋەزىيەتنى نېمە ئۈچۈن قىرغىنچىلىق دەيمىز نېمە ئىشلارنى قىلغان ۋاقىتتا بۇنى توختىتالايمىز ئەڭ مۇھىم نەرسە نېمە ئۈچۈن توختىتىلمىدى ھازىرغىچىلىك ياكى بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ باشلىنىشتىن بۇرۇن توختىتىش پۇرسەتلەر بارمىتى دېگەن شۇ سوئاللار شۇ مەسىلىلەرنى چۆرىدەپ بىر مۇزاكىرە بولدى رەھىمە مەخمۇت خانىم بۇ يىغىندا ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئائىت شۇنچە كۆپ پاكىتلار ۋە دەلىل ئىسپاتلار ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ لېكىن ئۇيغۇر رايونىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ يەنىلا داۋام قىلىۋاتقانلىقى مەخسۇس مۇھاكىمە تېمىسى بولغانلىقىنى تىلغا ئالدى پائالىيەتتە مەن ئاساسلىق ۋەزىيەتنى سۆزلىدىم يەنى بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ بولۇشىغا سەۋەب بولغان تارىخىي جەريانلار ئانىڭدىن كېيىن بۇ قىرغىنچىلىق يەنى ئىككى مىڭ ئون ئالتە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى شىددەتلىك باشلانغاندىن كېيىن شۇنچىلىك كۆپ ئىسپاتلار خەۋەرلەر شاھىتلار ئوخشىمىغان تۈردىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ رېپورتلىرى ساتېلايت تارتىلغان رەسىم يەنى مۇشۇ جازا لاگېرلىرىنىڭكى بارلىقىنى ئىسپاتلايدىغان ئانىڭدىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىكى خىتاي ئۆزىنىڭكى ئىچكى ھۆججەتلىرىنىڭكى ئاشكارىلىنىشى ھۆججەتلىرىدە ناھايىتى ئېنىق بۇ سىياسەتنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ مۇشۇ قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى ئانىڭدىن كېيىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىكى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلەر دېگەن شۇ ھۆججەتتە ئېلان قىلىنغان نۇرغۇن بىگۇناھ كىشىلەرنىڭكى رەسىملىرى نەچچە مىڭ. لوندوندىكى ئۇيغۇر سوتى بۇنىڭ يەكۈنىي قارارى قانداق پاكىتلارغا ئاساسەن بۇ قارارنى بەرگەنلىكى ۋە ھۆكۈمەتلەرنىڭكى ھازىر يەنە كۆپ ساندىكى ھۆكۈمەتلەرنىڭكى سۈكۈتتە تۇرۇۋاتقانلىقى. بولۇپمۇ مەسىلەن بىز مۇشۇ ياشاۋاتقان ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى گەرچە ئېغىزدا ناھايتى قاتتىق تەنقىتلىگەن بىلەن ئەمەلىي بىر چوڭ مەسىلەن خىتايغا جازا بېرىش سودا جەھەتتىن جازا بېرىش، دىپلوماتىك جەھەتتىن بەزى ئالاقىلارنى ئۈزۈش دېگەندەك بۇنداق بىر قارارلارنىڭ ئېلىنمىغانلىقى دېگەندەك شۇ مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. ئەمدى ھازىرقى مەسىلە بىزنىڭكى بۇ پائالىيەتلىرىمىز دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتايىنىڭكى ۋە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ھەرىكىتىنىڭ پائالىيەتتە بىرىنچى ئورۇندا تۇتۇۋاتقان يەنى بىرىنچى تەلىپىمىز ھۆكۈمەتلەرنىڭكى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق بوۋاتقانلىقىنى قوبۇل قىلىش ۋە بۇنى قىرغىنچىلىق دەپ ئاتاش يەنى ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىك ياكى ئىنسانىيەتكە جىنايەت دەپ ئاتىماستىن بۇ قىرغىنچىلىق دەپ ئاتاپ ھە شۇنىڭغا قىرغىنچىلىققا قارشى ۋاسىتىلارنى قوللىنىشى دېگەندەك شۇ تەلەپ بوغاچقا بۇ پائالىيەتنىڭكى ئەھمىيىتىمۇ شۇ ئەڭ مۇھىمى مۇشۇ پارلامېنت ئارقىلىق ھۆكۈمەتكە بېسىم قىلىش پارلامېنت ئەزالىرىنىڭكى ئاۋازى بىلەن ھۆكۈمەتكە بېسىم قىلىش شۇنى مەقسەت قىلغان بىر پائالىيەت داۋىد كامپانالى ئەپەندى يىغىندا ئۆزىنىڭ بې بې سې خەۋەر ئاگېنتلىقىدا ئىشلىگەن ئوتتۇز نەچچە يىللىق خىزمەت تەجرىبىسىگە ئاساسەن بې بې سېنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خەلقئارالىق تاراتقۇلاردا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە يېتەرلىك خەۋەر بېرىلمىگەنلىكىنى تەكىتلىگەن جەۋھەر ئىلھامنىڭ رادىئومىزغا ئېلخەت ئارقىلىق بىلدۈرۈشىچە ئۇ ئۆزىنىڭ بېيجىڭدا ئۆسۈپ يېتىلىش جەريانىدىكى كەچۈرمىشلىرىنى دادىسى ئۇچرىغان ئادالەتسىزلىكلەرنى ئاڭلىتىش ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارغا قارىتا كەمسىتىش سىياسىتىنى يۈرگۈزۈپ كەلگەنلىكى بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ يېقىنقى يىللاردا ئوتتۇرىغا چىقىپ قالغان ھادىسە بولماستىن بەلكى نەچچە ئەسىرلىك زۇلۇمنىڭ داۋامى ۋە يۇقىرى پەللىسى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن جەۋھەر ئىلھام رادىيومىزغا يوللىغان ئېلخېتىدە ئۆزىنىڭ ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىگە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشتا قوللىنىشقا تېگىشلىك تەدبىرلەر توغرىلىق تۆۋەندىكى تەكلىپلەرنى بەرگەنلىكىنى يازغان

ئۈچىنچىدىن، ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى ئۈنۈملۈك قانۇن چىقىرىپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئەنگلىيە بازىرىغا كىرىشىنى چەكلىشى ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان بارلىق شىركەتلەرنى جاۋابكارلىققا تارتىشى كېرەك.
ئۇ ئاخىرىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ تېخىچە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىپ دۇنيانىڭ بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەھدىنامىسىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سەۋەب بولغان يەھۇدىي چوڭ قىرغىنچىلىقى ۋە باشقا ئىرقىي قىرغىنچىلىقلاردىن دەرس ئالمىغانلىقىنى تەكىتلىگەن بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك تەشكىلاتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ ئوتتۇز يىللىقى جەنۋەدە خاتىرىلەندى مەزكۇر يىغىنغا تەكلىپ بىلەن قاتناشقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى مۇخبىرىمىزغا بىلدۈرۈشىچە، مەزكۇر يىغىندا ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى مەسىلىسى يىغىننىڭ ئاساسلىق تېمىسىغا ئايلانغان. بۇ ھەقتە تۈركىيە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم تەپسىلىي خەۋەر بېرىدۇ. ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى جەنۋەدە چاقىرىلغان خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك تەشكىلاتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ ئوتتۇز يىللىقىنى خاتىرىلەش يىغىنىدا

دىنىي باستۇرۇشنى نۇقتىلىق بايان قىلغان. ئۇ بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
مەن سۆزۈمدە بۈگۈن بولسا قۇربان ھېيت، بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ قۇربان ھېيتنى قىزغىن تەبرىكلەيمەن، مۇبارەكلەيمەن. ئېچىنىشلىق يېرى شۇكى، شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا مۇسۇلمان خەلقلەر ئۆزلىرىنىڭ قۇربان ھېيتلىرىنى ئاشكارا ۋە كوللېكتىپ ھالدا قۇتلۇقلاش، ئۆتكۈزۈش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشەلمىدى، ئۇلارنىڭ بۇ ئەقەللىي ئىنسانىي ھوقۇقى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مەجبۇرىي تارتىپ ئېلىندى. شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى ئۇلارنىڭ مىللىي مەۋجۇتلۇقى بىلەن ئىنتايىن زىچ مۇناسىۋەتلىك بىر ھادىسە. خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان داۋام قىلدۇرۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەرىكىتىدە خەلقىمىزنىڭ مىللىي كىملىكىنى، مەدەنىيىتىنى ۋە دىنىي ئېتىقادىنى يوقىتىشنى ئاساس نىشان قىلىپ كەلدى. ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان خىتاي ھاكىمىيىتى قاتتىق باستۇرۇش سىياسىتىنى ئىجرا قىلىش جەريانىدا خىتاي ھاكىمىيىتى نورمال دىنىي پائالىيەتلەرنىڭ ھەممىسىنى رادىكاللىققا ۋە تېررورىزمغا باغلاپ، خەلقىمىزنىڭ نورمال، دىنىي پائالىيەتلىرىنى چەكلەش خاراكتېرلىك قانۇنلارنى تۈزۈپ چىقتى، دىنىي پائالىيەتلەر بىلەن شۇغۇللانغۇچىلارنى ئاپتوماتىك ھالدا جىنايەتچى كاتېگورىيەسىگە كىرگۈزۈپ جازالاش ئېلىپ باردى، مەسىلەن، قۇرئان كېرىمنى ساقلىغۇچىلار، ساقال قويغانلار، ياغلىق ئاتقانلار، روزا تۇتقانلار، ھەج قىلغانلار، پەرزەنتلىرىگە مۇسۇلمانچە ئىسىم قويغانلارنىڭ ھەممىسى ئاپتوماتىك ھالدا جىنايەتچى دەپ بېكىتىلىپ تۈرمىلەرگە، جازا لاگېرلىرىغا ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك مەيدانلىرىغا قامالدى. خىتاينىڭ بۇ خىل دۆلەت تېررور سىياسىتى شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئىچىدە زور دەرىجىدە قورقۇ ئەندىشە پەيدا قىلدى بۇ سەۋەبتىن ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى ئاشكارىلاشتىنمۇ قورقىدىغان ھالغا چۈشۈپ قالدى دېگەن مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويدۇم دولقۇن ئەيسانىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ يىغىندا قىلغان سۆزىدە خىتاي تۈزۈپ چىققان بىر قاتار چەكلەش سىياسەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي مەدەنىيىتى ۋە دىنىي ئېتىقادىنى يوقىتىشنى ئاساس نىشان قىلغانلىقىنى، بۇنى چەت ئەلدىكى مۇستەقىل تەتقىقاتچىلارنىڭمۇ دەلىللەپ چىققانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتكەن ھەمدە ئۇلارنىڭ ئىگىلىگەن مەلۇماتلىرىنى دەلىل كەلتۈرۈپ، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان شەرقىي تۈركىستاندا ھۆكۈمەت تەرىپىدىن چېقىۋېتىلگەن ياكى ۋەيران قىلىۋېتىلگەن مەسچىتلەرنىڭ ئون ئالتى مىڭغا يېتىپ بارغانلىقىنى، پۈتۈنلەي چېقىپ تۈزلىۋېتىلگەن مەسچىتلەرنىڭ بولسا سەككىز مىڭ بەش يۈزدىن ئاشقانلىقىنى ئېيتقان. ئاندىن ئۇ مەسچىتلەرنىڭ خىتاي ساياھەتچىلەرنىڭ كۆڭۈل ئاچىدىغان ماكانىغا ئايلاندۇرۇلغانلىقىنى، مەسچىتلەردىكى دىنىي ئەسەرلەرنىڭ پۈتۈنلەي ئېلىپ تاشلانغانلىقىنى ۋە مەسچىتلەرنىڭ خىتاينىڭ تەشۋىقات ماكانلىرىغا ئايلىنىپ قالغانلىقىنى ئەمەلىي مىساللار بىلەن كۆرسىتىپ ئۆتكەن. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ يىغىندا يەنە ئۆتكەن بىر قانچە يىلدا كۆپلىگەن دىنىي ئۆلىمالارنىڭ رادىكاللىقنى تەرغىب قىلدى دېگەن بوھتان بىلەن قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغانلىقىنى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان دوكلاتىدا ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان مىڭ قىرىق ئالتە نەپەر دىنىي ئۆلىمانىڭ يۇقىرىقى جىنايەت بىلەن جازالانغانلىقىنىڭ مەلۇم بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندى مەزكۇر يىغىندا قىلغان سۆزىدە دۇنيا جامائەتچىلىكىنى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان يۇقىرىقىدەك ۋەھشىيلىكلىرىنى كۆزىتىپ قويۇش بىلەنلا چەكلەنگەنلىكىنى تەنقىدلەپ، ئۇلارنى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە دىنىي زۇلۇمنى توختىتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە چاقىرغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پروگرامما دىرېكتورى زۇمرەتئاي ئەركىن خانىم تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ يىغىننىڭ ئەھمىيىتى توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بۇنداق خەلقئارا تەشكىلاتلارنىڭ ئورۇنلاشتۇرغان يىغىنلىرى بولۇپمۇ BDTدا ئۆتكۈزۈلگەن يىغىنلىرى ئىنتايىن مۇھىم دەپ مۇھىم دەپ ئويلايمەن چۈنكى بۇ بولۇپمۇ چوڭ تەشكىلاتلارنىڭ يىغىنلىرىغا جىق دىپلوماتلار مۇخبىرلار باشقا تەشكىلاتلار خەلقئارا پائالىيەتچىلەرمۇ كېلىپ قاتنىشىدۇ ھەم بۇ يەردە بىر پىكىر ئالماشتۇرۇش پۇرسەت چىقىدۇ ھەم ھەر خىل ئوخشىمىغان مىللەتلەرنىڭ ئوخشىمىغان ۋەزىيەتلەرنى ئاڭلاندۇرغىلى بولىدۇ.
دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، مەزكۇر يىغىننىڭ قۇربان ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى چاقىرىلىشىمۇ كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان نۇقتىلارنىڭ بىرى بولغان. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئۇيغۇر ھوقۇق نازارەتچىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى توغرىلىق ئىشەنچلىك دەلىل ئىسپاتلارغا ئېرىشىشنى ۋە ۋە بۇنىڭدا مەسئۇلىيىتى بار خىتاي ئەمەلدارلىرىنى جاۋابكارلىققا تارتىش تەشەببۇسىنى قوللاشنى مەقسەت قىلىپ ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلار تەرىپىدىن قۇرۇلغان بولۇپ، يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇن ئۇلار ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ بىناكارلىرى، سىستېمىلىق باستۇرۇشنىڭ ئارقىسىدىكى خىتاي ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ناملىق دەسلەپكى دوكلاتىنى ئېلان قىلدى. مەزكۇر دوكلاتتا خىتاي ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ سىستېمىسى، فۇنكسىيەسى ۋە ئۇنىڭ ئىجراچىلىرى ئىخچام سخېما ئارقىلىق روشەن كۆرسىتىپ بېرىلگەن. مەزكۇر دوكلات كىشىلىك ھوقۇق ساھەسى ۋە تەتقىقاتچىلارنىڭ قارشى ئېلىشى ھەمدە يۇقىرى باھاسىغا ئېرىشمەكتە. بۇ ھەقتە گۈلچېھرە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئادالەت تەلەپ قىلىشىدا خەلقئارادا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسەتلىرىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت، دەپ بېكىتىلىشى بىرىنچى قەدەم بولغان بولسا، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئالاقىدار سىياسەتلىرىنى تۈزۈشكە ۋە ئۇنى ئىجرا قىلىشقا مەسئۇل خىتاي دۆلەت ئاپپاراتى ۋە خادىملىرىنى جاۋابكارلىققا تارتىش يەنە بىر مۇھىم باسقۇچ ھېسابلىنىدۇ. خىتاينى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى ئۈستىدىن قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىش تەشەببۇسى كۈچىيىۋاتقان بولسىمۇ، ھەر ساھەنىڭ يەنىلا ئۇيغۇر رايونىدىكى كەڭ كۆلەملىك ۋەھشىيلىكنى سادىر قىلغۇچىلارغا ئائىت يەنىمۇ تەپسىلىي، ئىشەنچلىك، دەلىللەنگەن ئىسپاتلارغا مۇھتاج بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم. ئەنە شۇ بوشلۇقنى تولدۇرۇشنى نىشان قىلىپ، يېقىندا قۇرۇلغان ئۇيغۇر ھوقۇق نازارەتچىسى گۇرۇپپىسى مۇھاجىرەتتىكى بىر تۈركۈم كۆپ تىللىق ۋە سەۋىيىلىك ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلار تەرىپىدىن قۇرۇلغان. ئۇلار يېقىندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇر، ۋە باشقا تۈرك مىللەتلەرگە قاراتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىڭ سىستېما ۋە فۇنكسىيەسى ھەمدە نۇقتىلىق جاۋابكار ئىجراچىلىرى ھەققىدە دوكلات تەييارلاپ چىققان يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇن مېدىيۇم تورىدا ئېلان قىلىنغان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ بىناكارلىرى سىستېمىلىق باستۇرۇشنىڭ ئارقىسىدىكى خىتاي ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ناملىق دوكلاتنىڭ تونۇشتۇرۇش قىسمىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىدىن باشلاپ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى شىددەت بىلەن كۈچەيتكەنلىكى ئىخچام چۈشەندۈرۈلگەن دوكلاتتا خىتاينىڭ خالىغانچە كەڭ كۆلەمدە تۇتۇپ تۇرۇش ۋە تۈرمىگە سولاش، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش، ئائىلىلەرنى ئايرىش، مەدەنىيەتنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش، مەدەنىيەتنى قەستەن يوقىتىش ۋە چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي گۇرۇپپىلىرىنى دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سىستېمىلاشقان سىياسەتلىرىنى تەڭ قەدەمدە يۈرگۈزگەنلىكى دەلىللەر ئارقىلىق كۆرسىتىلگەن.

دوكلاتتا دېيىلىشىچە، خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىدە سىستېمىلىق ھوقۇققا دەخلى-تەرۇز قىلىش پىلانلانغان، تەشۋىق قىلىنغان، يولغا قويۇلغان بولۇپ، مەزكۇر قىرغىنچىلىق سىياسىتى مەركىزىي، رايونلۇق ۋە يەرلىك ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن. بۇ دوكلاتقا ئىسمى ۋە ئارخىپى كىرگۈزۈلگەن نۆۋەتتە ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى ئىجرا قىلىۋاتقان ئون تۆت نەپەر خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ ئىچىدە پەقەت ئۈچ نەپىرىگە ماگنىتسكىي قانۇنى ئارقىلىق ئاشكارا جازا ئېلان قىلىنغان ئىكەن. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى يىگىرمە ئىككىنچى مارت ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىكى تاشقى مۈلۈكنى كونترول قىلىش ئىشخانىسى،

ۋە ئورگانغا يەر شارى ماگنىتسكىي قانۇنى ئارقىلىق رەسمىي جازا ئېلان قىلىنغان بولسىمۇ، بۇلار يەنىلا يېتەرلىك ئەمەس ئىكەن. بۇ دوكلاتنى تەييارلىغان ئۇيغۇر ھوقۇق نازارەتچىسى گۇرۇپپىسىنىڭ باش تەتقىقاتچىسى، تۈركىيەدىكى ياش ئۇيغۇر زىيالىي يالقۇن ئۇلۇيول ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ بىناكارلىرى، سىستېمىلىق باستۇرۇشنىڭ ئارقىسىدىكى خىتاي ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ناملىق دوكلاتنىڭ تەييارلىنىش باسقۇچلىرى، ۋە جەريانلىرىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى. يالقۇن ئۇلۇيول ئەپەندىنىڭ چۈشەندۈرۈشىچە، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ بىناكارلىرى سىستېمىلىق باستۇرۇشنىڭ ئارقىسىدىكى خىتاي ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ناملىق بۇ دوكلات پۈتۈنلەي ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلار تەرىپىدىن تەييارلانغان ئىكەن. تېخى يېڭى قۇرۇلدۇق دە. كېيىن قۇداڭدىڭلار. بىزنىڭ تەتقىقات گۇرۇپپىمىزدىكى ھەممەيلەن ئۇيغۇر. ھەم بىلىم قۇرۇلمىسى جەھەتتىن، ھەم تەتقىقات مېتودى جەھەتتىن، ھەم تىل جەھەتتىن ئالاھىدىلىكى بىلەن ئىشلەتكەن ئاساستا يېڭىلىق ئىنشائاللا. گۇرۇپپىمىزنىڭ قۇرۇلۇشىنىڭ ئەڭ ئاساسىي سەۋەبى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى لايىھىلىگەن ھەم بۇنى ئىجرا قىلغان ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ۋە ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ نېمە قىلغانلىقى، قانداق بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى يولغا قويغانلىقى ھەققىدىكى مەلۇماتلارنى خەلقئارالىق ئورگانلار بىلەن ياكى ھۆكۈمەت ئورگانلىرىغا ئۇچۇرنى تەمىنلەش مەقسىتىمىز ھەم بۇ ئۇچۇرنى تەمىنلەش ئارقىلىق ئۇلاردىن ھېساب سوراش. مەۋجۇت نۇرغۇن تەتقىقاتچىلار بىلەن بىزنىڭ قوللانغان ئۇسۇلىمىز ئوخشاپ قېلىشى مۇمكىن، لېكىن بىزنىڭ ئالاھىدىلىكىمىز بىز خىتايچە، ئۇيغۇرچە ۋە ئىنگلىز تىللىرىنى راۋان سۆزلىيەلەيدىغان تەتقىقاتچىلار ئۇسلۇبىمىز بىلەن بىرىنچى قول مەنبەلەرگە ئېرىشەلەيمىز. خىتايلارنىڭ ھۆكۈمەت توردا مەۋجۇت بولغان ئىچكى دوكلاتلىرى ياكى باشقا ئوچۇق دوكلاتلىرى، بۇلار ئىشلىگەن خەۋەرلىرى، نۇتۇقلىرى خىتايچە، ئۇيغۇرچە ۋە ئىنگلىزچە مەنبەلەردىن پايدىلىنىپ تۇرۇپ يېزىۋاتىمىز دوكلاتنى. بىرىنچى دوكلاتىمىزدا بىز ئاشۇ بىزنىڭ ۋەتەندىكى ئاشۇ پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئېلىپ بېرىلغان قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنىڭ ئەڭ مەركىزىي ئىكەنلىكىنى گەۋدىلەندۈرۈپ بېرىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن بىر سخېما.
دوكلات، سخېما ئارقىلىق بۇ سىياسەتتىكى يادرولۇق ۋە مۇھىم نۇقتىلار ھەمدە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئامىللار ئايرىم كاتېگورىيەلەرگە ئايرىلغان، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ ئىش بېجىرىش مېخانىزمى ۋە ئۆزئارا مۇناسىۋەتلىرى سخېمىلار ئارقىلىق ئىنتايىن ئىخچام ۋە ئېنىق گەۋدىلەندۈرۈلگەن. لېكىن بىز ئاساسەن بۇ يەردە مەۋجۇت تەتقىقاتلاردىن يولغا چىقىپ تۇرۇپ، ئۇلارنى بىر رەتكە يىغىنچاقلاش مەقسىتىدە بۇ سخېمىمىز. بۇ دوكلات ئېلان قىلىنىشى بىلەنلا، ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ھەمدە كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى شۇنداقلا بىر قىسىم مەتبۇئاتلارنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشمەكتە. ئامېرىكىلىق ئۇيغۇر مەسىلىسى تەتقىقاتچىسى دوكتور.
ھېنرى شېجەسكىي بۇ دوكلاتنىڭ ئەھمىيىتىگە باھا بېرىپ، مۇنداق دېدى. بۇ يېڭى دوكلاتنىڭ تېمىسىنىڭ ئۆزىلا ناھايىتى مۇھىم. دوكلاتتا دېيىلگەندەك، بىز بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانلىرىنىڭ كىملىكى ۋە ئۇلارنىڭ تارتقان زۇلۇملىرىنى بىلىشىمىز مۇھىم بولغاندەك، بۇ جىنايەتنىڭ جاۋابكارلىرى كىملەر، بۇنى بىلىشىمىز ئىنتايىن مۇھىم. چۈنكى بۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يۈرگۈزگۈچىلەر، ئۇلار ھامان سوراققا تارتىلىدۇ. ئۇيغۇر رايونىدىكى خىتاي ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ بۇ قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يۈرگۈزۈشتىكى ئوينىغان رولى ھەققىدىكى ئىسپاتلىق مەلۇماتلارنىڭ مۇھىم ئەھمىيىتى بولسا، بۇ مۇھىم دەلىللەرنىڭ بىزگە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ شەكلى ۋە قۇرۇلمىسىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىشىدۇر. ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى خەلقئارا ئىشلار بۆلۈمى مۇدىرى لۇئىسا گرېۋ خانىم بۇ دوكلاتنىڭ ئەھمىيىتى توغرىسىدا مۇنداق دېدى.
بۇ دوكلات بەكمۇ ئەھمىيەتلىك. بۇنىڭدا باستۇرۇشلاردا كىملەرنىڭ جاۋابكار ئىكەنلىكى، ئۇلارنىڭ قانداق جىنايەتلەرنى سادىر قىلغانلىقى دوكلاتلاشتۇرۇلغان. بىزنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئارگېنتىنادا خەلقئارا سوتقا چىقىرىشىمىزدا، بۇ دوكلات ئادۋوكاتلارنى تولىمۇ مۇھىم دەلىل- ئىسپات بىلەن تەمىنلەيدۇ. لۇئىسا خانىم يەنە مۇنداق دېدى. بۇ دوكلاتتا ئىلگىرى ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىسپاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇچۇرلار ۋە باشقىلار ئارخىپلاشتۇرۇلۇپ سخېما ئارقىلىق گەۋدىلەندۈرۈلگەن ھازىرچە ئامېرىكا خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىككى ئورگىنى ۋە جەمئىي ئون ئىككى خىتاي ئەمەلدارىغا ماگنىتسكىي قانۇنى بويىچە جازا ئېلان قىلدى ئەمما يېقىندا خىتاينىڭ رايوندىكى ئەمەلدارلىرىدىن ئەركىن تۇنىياز برىتانىيىگە زىيارەتكە تەكلىپ قىلىندى. مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دوكلاتلار بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى سادىر قىلغۇچىلارنىڭ خالىغانچە دېموكراتىك دۆلەتلەرنى زىيارەت قىلىشى ۋە مەنپەئەتلىنىشىنى چەكلەشتە مۇھىم رول ئوينايدۇ. مەن بۇ خىل دوكلاتلارنىڭ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ تېگىشلىك جازاغا تارتىلىشىدا يەنىمۇ كەڭرى قوللىنىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي ئىشلىرى دىرېكتورى دوكتور سوفىي رىچاردسون مەزكۇر دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشىنى قىزغىن قارشى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، مۇنداق دېدى.

ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ۋە ئۇنىڭ جىنايەتچىلىرىنى جازالاشقا مۇناسىۋەتلىك قارار چىقىرىشتا ئاۋاز بېرىشتەك مېخانىزمنى قوللىنىدۇ بۇ دوكلاتتىكى سۇنۇلغان ئىسپاتلىق ماتېرىياللار قارار ئالغۇچىلار نەزەردىن ساقىت قىلالمايدىغان دەلىللەردۇر ھازىرغىچە دۇنياغا ئاشكارىلىنىۋاتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا ئائىت مۇشۇنىڭدەك دەلىللەرنىڭ ئەھمىيىتى يالغۇز بىزنىڭ بۇ جىنايەتنى ۋە بۇ جىنايەتچىلەرنى تونۇشىمىز ئۈچۈنلا ئەمەس بەلكى ئۇنى قانداق ھەل قىلىشنىڭ تەدبىرلىرىنى تېپىشىمىزدا ئۆز قىممىتىنى تاپىدۇ
نۆۋەتتە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە خەلقئارا سەۋىيەدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان ساناقلىق تەتقىقات ئورگانلىرىدا بىر قىسىم ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلارمۇ مۇھىم تەتقىقاتلارغا قاتناشماقتا. شۇلاردىن بىرى بولغان يالقۇن ئۇلۇيول ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى دېكابىردا ئەنگلىيە، شېفىلد ھالام ئۇنىۋېرسىتېتى پىروفېسسورى لاۋرا مۇرفى رەھبەرلىكىدىكى تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ ئېلان قىلغان پۈتكۈل يەر شارىدىكى ماشىنا تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن كەڭ كۆلەملىك ئالاقىسى بارلىقى توغرىسىدىكى دوكلاتنى تەييارلاشقا قاتناشقانىدى. ئامېرىكىلىق تەتقىقاتچى دوكتور ھېنرى شاجېۋسكى مۇھاجىرەتتىكى ياش ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلار قوشۇنىنىڭ كۈچىيىۋاتقانلىقىغا بولغان مەمنۇنىيىتىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ياش ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلارنىڭ يېڭى بىر لايىھە ئۈستىدە بىرلىككە كېلىپ، بۇ ئەھمىيەتلىك دوكلاتنى تەييارلاپ چىققانلىقىنى تەبرىكلەيمەن. بۇ ئىنتايىن قارشى ئېلىشقا تېگىشلىك بىر تەرەققىيات. بىز ئۇيغۇر ياشلىرىدىن يەنىمۇ كۆپلەپ قابىلىيەتلىك تەتقىقاتچىلارنىڭ يېتىشىپ چىقىپ، ئۆزلىرىنىڭ تىل ۋە باشقا ئىلىم سەۋىيە ھەمدە تەجرىبىلىرىنى ئىشقا سېلىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە مۇنەۋۋەر دوكلاتلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشىنى قارشى ئالىمىز.

تەتقىقات قىلىشقا داۋاملاشتۇرىمىز. بىرىنچى دوكلاتىمىز نۇرغۇن ئىنسانلارغا ئۇلاشتى ۋە ئويلىغاندىنمۇ كۆپرەك دىققەت سازاۋەر بولدى. بۇ قىلىۋاتقان ئىشىمىزنىڭ مەۋجۇت بىر بوشلۇقنى تولدۇرالايدىغانلىقىنىڭمۇ بېشارىتى دەپ قارايمەن. گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئۆتكەن ھەپتە خىتاي يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى جاڭ خۇڭسېن بىلەن خىتاي مەملىكەتلىك ئەدەبىيات-سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئارقا-ئارقىدىن ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلغان، ئۇلار ئۈرۈمچى ۋە قەشقەردە ئېچىلغان يىغىنلاردا سۆز قىلىپ، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش چاقىرىقىنىڭ، رايوندىكى ئەدەبىيات-سەنئەتچىلەرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىجادىيەت پائالىيەتلىرىنىڭ ئاساسلىق تېمىسى بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. ئۇلارنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيانقى زور تۇتقۇندىن كېيىن، قېپقالغان يازغۇچى، شائىرلارغا شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش تېمىسىنى مەجبۇرلاپ تېڭىشى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ھەم ئەدەبىياتى ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۈچلۈك ئىنكاسىنى قوزغىماقتا. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن تەڭرىتاغ تورى ۋە خىتاي يازغۇچىلار تورىنىڭ خەۋەرلىرىگە قارىغاندا ئۆتكەن ھەپتە خىتاي يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى جاڭ خۇڭسېن بىلەن خىتاي مەملىكەتلىك ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى تيې نىڭ ئارقا ئارقىدىن ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولغان ئۇلار ئۈرۈمچى ۋە قەشقەردە ئېچىلغان يىغىنلاردا سۆز قىلىپ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش چاقىرىقىنىڭ رايوندىكى ئەدەبىيات سەنئەتچىلەرنىڭ بۇندىن كېيىنكى ئىجادىيەت پائالىيەتلىرىنىڭ ئاساسلىق تېمىسى بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئۇلار ئۇيغۇر رايونىدىكى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش زىيارىتى جەريانىدا پارتىيەنىڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىش ئاساسىي قاتلامدىكى يازغۇچىلار قوشۇنىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇشنى تەلەپ قىلغان خىتاي يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى جاڭ خۇڭسېن سۆزىدە يازغۇچىلار شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشتىكى ئاساسلىق قوشۇن بولۇشى كېرەك دەپ تەكىتلىگەن مەلۇمكى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن باشلاپ خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر مىللىي ئىدېئولوگىيىسى ۋە پىكىر ئېقىمىنىڭ ئىنژېنېرلىرى بولغان ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىدىكى سەرخىللارنى بولۇپمۇ ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلىرىنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىپ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى پۈتۈنلەي ۋەيران قىلىش گىردابىغا يۈزلەندۈرگەن ئىدى ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەڭ چوڭ نەشرىيات بولغان شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئەدەبىياتىغا دائىر بىرەر پارچىمۇ كىتاب نەشر قىلمىغان ئىدى ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا كۆزگە كۆرۈنگەن شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ بەدىئىي ئىجتىمائىي پىكرىنى يېتەكلەپ مېڭىۋاتقان پەرھات تۇرسۇن، يالقۇن روزى، ئابدۇقادىر جالالىدىن، ئۆمەرجان ھەسەن بوزقىر، ھاجى مىرزاھمەت كېرىمى، ياسىنجان سادىق چوغلان، ئادىل تۇنىياز، ئابلەت ئابدۇرېشىت بەرقى، چىمەنگۈل ئاۋۇت قاتارلىق يۈزلىگەن شائىر ۋە يازغۇچىلارنى تۇتقۇن قىلىپ، لاگېرلارغا ھەم تۈرمىلەرگە قامىغان ئىدى. خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىغا قاراتقان مىسلى كۆرۈلمىگەن بۇ باستۇرۇشى خىتاينىڭ ئىككى مىڭىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدىن باشلاپ ئۇيغۇر تىلىدىكى مىللىي مائارىپنى چەكلىگەندىن بۇيانقى ئەڭ زور مەدەنىيەت قىرغىنچىلىرىدىن بىرى بولغانىدى بۇ قېتىم خىتاي مەملىكەتلىك ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى بىلەن خىتاي مەملىكەتلىك يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسىنىڭ بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلىپ، رايوندىكى قېپ قالغان يازغۇچى شائىرلارغا شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش تېمىسىنى مەجبۇرلاپ تېڭىشى كۈچلۈك دىققەت قوزغىماقتا. گېرمانىيەدىكى دوكتور رۇنى ستېنبېرگ ئۇزۇندىن بۇيان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر فولكلور مەدەنىيىتىنى نۇقتىلىق تەتقىق قىلىۋاتقان ياش مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىرى. ئۇ ئۆزىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا بازارغا سېلىۋاتقان ئاتالمىش شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش تەشەببۇسى ۋە ئۇنىڭ سىياسىي ماھىيىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ بۇ تەشەببۇسنىڭ ئەمەلىيەتتە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ رايوندىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوق قىلىپ ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاي مەدەنىيىتىنى دەسسىتىشنى مەقسەت قىلغان بىر سىياسەت ئىكەنلىكىنى بۇ تېمىنى نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدىكى يازغۇچى شائىرلارغا زورلاپ تېڭىش ئارقىلىق ئۇلارنى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىدېئولوگىيىسى بىلەن تەڭ قەدەمدە ماڭىدىغان كومپارتىيە نېمىنى تەشەببۇس قىلسا شۇنى سايرايدىغان ھالەتكە كەلتۈرۈشنى نىشان قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئەمدى شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش دېگەن سىياسەت يوق بوپ كەتكەن يوق قىلىۋەتكەن مەدەنىيەتنىڭ ئورنىغا يالغان مەدەنىيەتتىن بىرىنى قۇرۇلۇپ سىرتتىن قارىساق ئۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى دەك تۇرىدۇ لېكىن مەزمۇنى پۈتۈنلەي خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ سىياسىتى ئىدېئولوگىيىسىگە ماس كېلىدىغان بىر مەزمۇن بولۇپ قالدى ئۇنىڭ ئىچىدە رەسمىي ئۇيغۇرلاردىن چىقارغان ئۇيغۇر ئاڭ ياكى ئۇيغۇر مىللىي ئۇقۇملار يوق تۇرىدۇ ئۇيغۇر پۇراقى توقسەن پىرسەنتتەك يوق قىلىۋەتكەن ئۇنىڭ ئىچىدە. لېكىن سىرتتىن ئۇنى بىلمەيدىغان ئادەملەر قارىسا، مەسىلەن، بېرىپ باقمىغان ئادەملەر ياكى ئۇيغۇر رايونىدا تۇرۇپ باقمىغان ئادەملەر ئۇنى سىرتتىن قارىسا، ئۇلار بىرىنچىسى ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتى ھازىرغىچىمۇ مەۋجۇت دەپ ئويلايدۇ، ئىككىنچىسى خىتاينىڭكىغا يېقىن كېلىدۇ، ئۇنداق بولسا ئۇيغۇرلارنىڭكى مەدەنىيىتىمۇ خىتاينىڭ مەدەنىيىتى بىلەن يېقىن كېلىدىكەن، ئۇلار تۇغقانكەن دەپ ئويلىشى مۇمكىن ما ھۆكۈمەت مەدەنىيەتنى يالغان ئۆزگەرتمەكچى كېيىن ما ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىچىدىكى پۇقرالار ئۇنىڭغا كۆنۈپ قالسا ئۇ نورمال بولۇپ قالغاندىن كېيىن بەلكىم ئون يىگىرمە يىلدىن كېيىن ئۇ نورمال ئۇيغۇر مەدەنىيەتكە ئايلىنىشى مۇمكىن دەپ ئويلايدۇ ھۆكۈمەت ئۇنى خالايدۇ مېنىڭچە ئۇنداق بولمايدۇ، چۈنكى ھەممە ئاشۇ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىچىدىكى ئۇيغۇرلار ئۇنى تەشۋىقات دەپ بىلىدۇ. لېكىن يەنە مەدەنىيەتكە، ئۆرپ-ئادەتكە تەسىرى بولۇشى مۇمكىن.
ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدىن باشلانغان خىتاينىڭ كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ۋە يۇقىرى تېخنىكىلىق تەقىپ سىستېمىسىدا ئەڭ قاتتىق زەربىگە ئۇچرىغان ساھەلەرنىڭ بىرى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ساھەسى بولغان ئىدى. يازغۇچى پەرھات تۇرسۇن بىلەن شائىر ئابلەت ئابدۇرېشىت بەرقىنىڭ دېلوسى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا قاراتقان يوقىتىش خاراكتېرلىك باستۇرۇشىنىڭ ئەڭ يارقىن مىساللىرىدىن ھېسابلىنىدۇ شائىر ئابلەت ئابدۇرېشىت بەرقى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئىسرائىلىيىنىڭ خايفا ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى دوكتور ئاشتىلىق تەتقىقاتىنى تاماملىغاندىن كېيىن ئۆز خەلقىگە خىزمەت قىلىش ئۈچۈن ئۈرۈمچىگە قايتقانىدى ئۇ ئىسرائىلىيىدىكى ۋاقتىدا خىتاي يازغۇچى تاڭ دەنخۇڭ خانىم بىلەن تونۇشقانلىقى مەلۇم شائىر ئابلەت ئابدۇرېشىت بەرقى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن يازغۇچى تاڭ دەنخۇڭ بۇ توغرۇلۇق تارىم بىر ئۇيغۇرنىڭ ھېكايىسى ناملىق مەخسۇس ماقالىسىنى ئېلان قىلغان ئىدى ئۇ بۇ قېتىم ئىسرائىلىيەدىن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇر يازغۇچىلار تىلغا ئېلىنسىلا ئۆزىنىڭ شائىر ئابلەت ئابدۇرېشىت بەرقىنى ئەسلەيدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى

خىتايدا يازغۇچىلار جەمئىيىتى ۋە ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسى دېگەندەك ئورۇنلار كومپارتىيەنىڭ ئىدېئولوگىيىسى ۋە تەشۋىقاتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدۇر خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنى ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل تارىخى يوق مەدەنىيەتسىز ھەم قالاق دەپ قاراپ ئۆزلىرى ئويدۇرۇپ چىققان ساختا تارىخنى ئۇلارغا زورلاپ تېڭىپ مۇستەبىت ھاكىمىيىتىنى يۈرگۈزمەكتە ئۇلار زور كۆلەملىك ئادەم كۈچى ۋە ئىقتىسادىي كۈچ سەرپ قىلىپ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ھەر جەھەتلەردىن يوقىتىشقا ئۇرۇنماقتا. خىتاي ھاكىمىيىتى بۈگۈنكى كۈندە پەقەتلا ئۆزىنى مەمنۇن قىلىدىغان ياكى رازى قىلىدىغان، گەپ ئاڭلايدىغان يازغۇچى شائىرلارغا چىقىش يولى بېرىپ، قونچاق سۈپىتىدىكى بۇ كىشىلەردىن پايدىلىنىۋاتىدۇ. ئەكسىچە، ئۆزى بىلەن قەلبداش بولمىغان يازغۇچى شائىرلارنى ئاللىبۇرۇن لاگېرلارغا قاماپ، تۈرمىلەرگە سولاپ، ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىنى ئۆزىنىڭ سىياسىي ئەگلىكىدىن تاسقاپ ئۆتكۈزۈپ بولدى. بۇ ھەقىقەتەنمۇ قورقۇنچلۇق ئەھۋالدۇر. خىتاي يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى جاڭ خوڭسېن يەنە ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بارغان بۇ قېتىملىق تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش زىيارىتىدە شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ رايوندىكى يازغۇچىلار قوشۇنىغا باغلىق ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن. بۇنى ھەممىدىن مۇھىم بۇرچ ۋە مەسئۇلىيەت دېگەن دۇنيا يازغۇچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى، شىۋېتسىيەدە ياشاۋاتقان شائىر ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئەپەندىمۇ ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى پىكىرلىرىنى رادىيو ئاڭلىغۇچىلار بىلەن ئورتاقلاشتى. ئۇ ئەسلىدىنلا زەربە بېرىش نىشانى بولۇپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە تېخىمۇ ئېغىر پاجىئەلەرگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسى ئاللىقاچان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ ۋەيران قىلىندى. مۇشۇ خىل ئەھۋال ئاستىدا يەنە ئۇيغۇرلارنى مەدەنىيەت جەھەتتە تېخىمۇ بەك ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش، تىل جەھەتتە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش، روھىي جەھەتتىن ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ئاخىرى بېرىپ ئۇيغۇرلارنىڭ تېنىدە ئۇيغۇرلۇق ھۈجەيرىسى بولمىغان يېڭى بىر ئۇيغۇر نامىدىكى ئىنساننى پەيدا قىلىش. بۇنىڭغا ئەدەبىيات سەنئەت ئارقىلىق يەتمەكچى ئويلاۋاتىدۇ. ئەمدى نېمىشقا ئەدەبىيات سەنئەتنى بۇنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى ئاۋانگارتلىرى قاتارىدا تىلغا ئالىدۇ دېگەن ۋاقتىدا ئۇيغۇرلار تارىختىن بۇيان ئەدەبىيات سەنئەت ئارقىلىق ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىگە ئالاھىدە بىر ئەھمىيەت بېرىپ كەلگەن مىللەت. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ تۇرمۇشىدا ئەدەبىيات ۋە سەنئەت ئاساسىي سالماقنى ئىگىلەپ كەلگەن. ئۇنىڭ يەنە بىر تەرەپتىن تارىختىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ رېئاللىقىدا ياشاپ ئۆتكەن يازغۇچى، شائىرلار مىللەتنى ئويغىتىشتا، مىللەتنىڭ كۆز قاراشلىرىنى يېڭىلاشتا، ئىدېئولوگىيەسىنى يېڭىلاشتا ھەم مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشتا، تىلىنى ساقلاپ قېلىشتا ئالاھىدە رول ئوينىغان، تۆھپە قوشقان بىر ساھە ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى مۇشۇنداق تەشۋىقاتلار ئارقىلىق ئۇيغۇر شائىرلىرى ۋە يازغۇچىلىرىنىڭ ئېڭىغا زەربە بەرگەن ۋاقتىدا بۇلارنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋانگارتلىق ساھنىسىدىن تارتىپ چۈشكىلى بولىدۇ. ئەكسىچە ئۇنى ئۆزلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇپ، خىتاي مەدەنىيىتىنى ئۇيغۇرلارغا سىڭدۈرۈش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.
بۈگۈنكى كۈندە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا كەڭ كۆلەملىك مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىمۇ ئېلىپ بارماقتا ئۇيغۇرلارنىڭ بەدىئىي تەپەككۇرى پىكىر تەلقىنلىرى ۋە ھۆر ئىرادىسىنى ئەسىرلەر بويى داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن شۇنداقلا بىر يۈرۈش تارىخىي رومانلار ئارقىلىق ئۇيغۇر تارىخىنى بۈگۈنگە ئۇلىغان ئۇيغۇر ئەدەبىياتى نۆۋەتتە ئەڭ ئېغىر زەربە نىشانىغا ئايلانماقتا مانا مۇشۇنداق بىر پەۋقۇلئاددە پەيتتە پەرھات تۇرسۇن قاتارلىق بىر تۈركۈم ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلىرىنىڭ ئەسەرلىرى چەت ئەللەردە ئىنگلىز تىلىغا تەرجىمە قىلىنىپ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ دۇنيا ئەدەبىياتىغا قوشقان ئۆچمەس تۆھپىلىرىنى نامايان قىلماقتا دەرۋەقە قىش ئۆتۈپ ھامان باھار كېلىدۇ قاراڭغۇ كېچىدىن كېيىن ھامان تاڭ ئاتىدۇ ئامېرىكىدىكى تۇڭگان ئانالىزچى ما جۇ ئەپەندى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز كېلەچىگىگە قارتا ئۈمىدىنى ھەرگىزمۇ يوقاتماسلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دەيدۇ
مەن شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى ۋە شۇنى ئېنىق كۆرۈپ تۇرۇپتىمەنكى، ئۇيغۇرلار ھامان بىر كۈنى قەددىنى كۆتۈرۈپ چىقىدۇ.
پروگراممىنى تەييارلىغۇچى، شادىيە.

تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن
ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا ئۆزى مۇھاجىرەتتە شاھىت بولغان ئۇيغۇرلار ھاياتىدىكى ئەڭ زور ۋەقەنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلى ئىستانبۇلدا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارالىق شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ئۇ يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى تۇنجى قېتىملىق خەلقئارالىق مىللىي قۇرۇلتاي ئۇيغۇرلارنىڭ كېيىنكى ۋە بۈگۈنكى مىللىي سىياسىي كۈرەش پىروگراممىلىرىنى بېكىتىش رولىنى ئوينىغانلىقىنى ئەسلىدى.
ئەسسالامۇئەلەيكۇم، ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىز ئۆزىڭىز قاتناشقان بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلدىكى ئىستانبۇلدا ئېچىلغان شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى ياكى شەرقىي تۈركىستان قۇرۇلتىيى دەپ ئاتالغان شۇ قۇرۇلتاينىڭكى ئەھۋالى ھەققىدە بىر مەلۇمات بېرەلەمسىز؟ يەنى بۇ قۇرۇلتاي قانداق ئېچىلدى، قەيەردە ئېچىلدى ۋە باشقىلار ئەلۋەتتە.
شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن ئىككىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنىدىن ئون تۆتىنچى كۈنىگىچە تۈركىيەنىڭ ئەڭ چوڭ شەھىرى ئىستانبۇل شەھىرىدە ئېچىلغانىدى. بۇ قۇرۇلتاينىڭ بىرىنچى كۈنى شۇ ئىستانبۇل شەھىرىنىڭ ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ چوڭ زالىدا ئېچىلغان بولۇپ، ئىككىنچى كۈنىدىن تارتىپ قۇرۇلتاي ئىككىنچى، ئۈچىنچى كۈنلىرىنى ئىستانبۇلدىكى سۇلايمانىيە ۋەخپىسىدە داۋاملاشتۇرۇپ ئېچىپ ئاخىرىنى تۈگەتكەن.

ۋەكىللەر، رەسمىي ۋەكىل قاتناشقان بولسا، بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى كۈندىكى يىغىنلاردا مىڭلاپ، بەش يۈزلەپ، ئۈچ يۈزلەپ ئادەملەر قاتناشقان بولدى. قۇرۇلتايغا مەن ئاۋسترالىيە شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى سۈپىتىدە قاتناشتىم. قۇرۇلتاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى سۇلايمانىيە ۋەخپىسىدە قۇرۇلتاينىڭ ئاخىرى خۇلاسە چىقىرىلىپ، قۇرۇلتاي شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىنى قۇرغان بولدى. شۇ مىللىي كېڭەشنىڭ رەئىسلىكىگە شۇ قۇرۇلتايدا مەن سايلانغانىدىم.
بۇ قۇرۇلتاينى ئىقتىسادىي جەھەتتىن قوللاش ۋە باشقا ھەر جەھەتلەردىن بۇ قۇرۇلتاينىڭ نورمال يەنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېچىلىشىغا شەرت شارائىتلارنى ھازىرلاش ۋە باشقا جەھەتلەردە ئاساسلىق ئۇيغۇرلار ئۆزى رول ئوينىدىمۇ ياكى بىر خەلقئارالىق قوللاشلارغا ئېرىشىلدىمۇ؟
بۇ قۇرۇلتاينىڭ مەيدانغا كېلىشىدە ئاساسەن ئىقتىسادىي تەرەپتىن ياردەم قىپ شۇ ياردەملەرگە ئىگە چىققان بىزنىڭ سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى غوپۇر ھاجىم باشلىق بايلىرىمىز ھەم ئەتراپتىكى ھەر ساھەدىكى شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىقىنى، ئازادلىقىنى، ئەركىنلىكىنى قوللىغۇچى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تەبىقىدىكى زاتلىرىمىز ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي ياردەملىرى بىلەن بۇ قۇرۇلتاينى ماددىي تەرەپتىن تەمىنلىگەن بولدى.
بۇ تۇنجى قېتىملىق خەلقئارالىق قۇرۇلتاينىڭ بىر قاتار پىروگراممىلىرى، خىتابنامىلىرى ۋە باشقا سىياسىي پىروگراممىلىرىنىڭ تۈزۈلگەنلىكى ھەققىدە مەلۇماتلار بار. پىروگراممىسىدا ئاساسلىق قانداق ئىدىيەلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى؟
قۇرۇلتاي ئاساسەن ئۆزىنىڭ سىياسىي پىروگراممىسىدا ئون ئىككى ماددىلىق خىتابنامىنى ئېلان قىلىپ، شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ بۇندىن كېيىنكى يۆنىلىشىنى، سىياسىي يوللىرىنى، پىروگراممىلىرىنى يورۇتۇپ بەرگەن بولدى. بۇ، بۇ قۇرۇلتايدا قوبۇل قىلىنغان ئون ئىككى ماددىلىق سىياسىي پىروگرامما كېيىنكى ۋاقىتتا خەلقئارادىكى شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرىنىڭ مەيدانغا كېلىشىدە سىياسىي تەرەپتىن بىر ئىدىيەۋى ئاساس بولۇپ، شۇ تەشكىلاتلارنىڭ مۇستەقىللىق يولىنى يورۇتۇپ بەرگەن بولدى.
بۇ قۇرۇلتاينىڭ شۇ توقسىنىنچى يىللاردىن كېيىنكى خەلقئارا سەۋىيەدە باشلانغان ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي سىياسىي ھەرىكەت پائالىيەتلىرىگە نىسبەتەن قانداق بىر رول ئوينىدى؟ سىز بۇنى قانداق تۈشىنىسىز؟
ئاساسەن ئېيتقان چاغدا بۇ خىتاي كوممۇنىست ئىشغالىيەتچىلىرىنىڭ قىرىق نەچچە يىللىق ئىشغالىيىتىدىن كېيىن ئېچىلغان بۇ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ تۈركىيەدە ئاچقان بۇ يىغىنى، قۇرۇلتايى ناھايىتى چوڭ ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ تەرەپتىن ئېيتقان چاغدا بۇ قۇرۇلتاي شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭ يېڭى دەۋردىكى يۆنىلىشىنى، سىياسىي پىروگراممىلىرىنى مەيدانغا كەلتۈرۈشتە ناھايىتى چوڭ روللارنى ئوينىغان بولدى. بۇ قۇرۇلتاي ئۆزىنىڭ مۇھاجىراتتىكى ۋەكىللىرى ئۆتكەن كۈرەش تارىخىغا يەكۈن ياساپ، نۆۋەتتىكى مەملىكەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى ۋەزىيەتنى نەزەردە تۇتۇپ، شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىنىڭ نىشانىنى ئىستىقلال، مۇستەقىللىق دەپ بەلگىلەپ، مەملىكەت ۋە خەلقئارادىكى شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا ئون ئىككى ماددىلىق سىياسىي پىروگراممىنى تەقدىم قىلغان بولدى. بۇ پىروگرامما ئاساسىدا كېيىنكى ۋاقىتلاردا خەلقئارادا قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى شۇ ئون ئىككى ماددىلىق سىياسىي پىروگراممىنى ئاساس قىلغان دەۋر قىلغان ئاساستا ئۆزلىرىنىڭ تەشكىلاتلىرىنى قۇرۇپ ھەم خەلقئارادىكى تەشكىلاتلار بىلەن

تۈركىيە دۆلىتى مىللىتىمىزگە تارىخىي مىللىي مەدەنىيەت كۇلتۇر جەھەتلەردىن تارىختىن بۇيان يېقىن بولۇشى تارىخىمىزدا ئۆتكەن ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ ۋەتىنىمىزدىكى تۈركچىلىك ئىدىيىسىنىڭ تەسىرى بولۇپمۇ ۋەتىنىمىزنىڭ جەنۇبى شەرقىي تۈركىستاندا شۇ سەۋەبلەر تۈپەيلى خەلقىمىزنىڭ تۈركىيەگە بولغان يېقىن كۆز قاراشلىرى ھەم مۇناسىۋىتى. ئۇندىن باشقا ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستان داۋاسى ئۈچۈن بۇرۇندىن تارتىپ تۈركىيەنى تاللىشى ۋە ھايات قالغان مۆتىۋەرلىرىمىزدىن ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ئەپەندىنىڭ تۈركىيەدە بولۇپ، شۇ يەنە شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى ۋەتەندىن ئايرىلغاندىن كېيىنمۇ تۈركىيەدە داۋاملاشتۇرۇشى بىلەن. شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭكى قۇرۇلۇشى بىلەن ھەم ئۇنىڭكى تەشۋىقات پائالىيەتلىرى بىلەن، شۇنىڭ بىلەن تۈركىيەدىكى تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ۋە تۈركىيە پارلامېنتىدىكى تۈرك مىللىي ھەرىكەت پارتىيىسىنىڭ باشلىقى ئالپ ئارسلان تۈركەشنىڭ رەھبىرىمىز ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن بىلەن يېقىن بولغان مۇناسىۋەتلىرى ھەم تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ شۇ دەۋردىكى شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا مۇمكىن قەدەر ئىگە چىقىشى بىلەن بۇ بىزنىڭكى قۇرۇلتايىمىز ئۆزىنىڭ ئورنىنى تۈركىيەدە ئېچىشنى ماقۇل تاپقان ئىدى.
تۇنجى قېتىملىق بۇ خەلقئارالىق شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىنىڭ ئېچىلىشىدىكى ئارقا كۆرۈنۈش، خەلقئارالىق ۋە ئىچكى ئارقا كۆرۈنۈش، سەۋەب، ئامىللار نېمىلەردىن ئىبارەت؟
شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىنىڭ توقسىنىنچى يىللارنىڭ بېشى بېرلىن تېمىنىڭ يىقىلىشى ھەم شۇنىڭ بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلدىن باشلاپ سوۋېت ئىمپېرىيىسىنىڭ پارچىلىنىپ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش تۈرك دۆلىتى ھەم ئون تۆت دۆلەتنىڭ ئايرىم مۇستەقىل بولۇپ چىقىش ئەھۋاللىرى بۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مۇستەقىللىق شاماللىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا ئېقىپ كىرىشى بىلەن شەرقىي تۈركىستاندىمۇ چوڭ ئۆزگىرىشلەر بولۇشقا باشلىدى ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلى سوۋېت ئىمپېرىيەسىنىڭ غۇلىشىدىن كېيىن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈرك دۆلەتلىرى جۇمھۇرىيەتلىرى مۇستەقىللىققا ئېرىشكەندىن كېيىن چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار باھار يامغۇرىدىن كېيىن مايسىلاردەك ئۈنۈپ چىقىپ ھەر قايسى تۇرۇۋاتقان دۆلەتلىرىدە ئۆزىنىڭ شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى قىلىش ھەققىدىكى تەشكىلاتلىرى ۋە شۇ تەشكىلاتلارنى قۇرۇش ئىشلىرى جىددىي داۋاملاشتى مۇشۇنداق بىر ئەھۋال ئاستىدا شەرقىي تۈركىستان مىللىتىنىڭ ئازادلىق ئەركىنلىك داۋاسى ئۈچۈن خەلقئارالىق بىر ئىناۋەتلىك تەشكىلاتنىڭ لازىملىقىغا ئېھتىياج چۈشتى.
شۇ ۋاقتىدا مۇشۇ ئوتتۇزىنچى قىرىقىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىغا قاتناشقان ئەربابلارنىڭ كۆپىنچىسى ھايات شۇلار قاتناشتىمۇ؟
ئىستانبۇلدا ئېچىلغان شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىغا مەملىكىتىمىزدە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى ئون ئىككىنچى نويابىردا غۇلجىدا قۇرۇلغان ئىككىنچى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھۆكۈمەت باش كاتىپى ئابدۇرەئۇپ مەخسۇم ھەم مىللىي قوشۇنىمىزنىڭ پولكوۋنىكى زىيا سەمەدى، ھاشىر ۋاھىدى مىللىي قوشۇنىمىزنىڭ كاپىتانى قاتارلىق بىر قىسىم جەڭچى ئوفىتسېرلار قۇرۇلتايغا قاتناشقان بولدى. ھەتتاكى قەشقەردە ئون ئىككىنچى نويابىردىكى قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھۆكۈمىتى ئۈچۈن كۈرەش قىلغان ھەم شۇ ھۆكۈمەتنىڭ ئىشلىرىغا قاتناشقان بىزنىڭ غازىيلىرىمىزدىن بارات ھاجىم ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە سەئۇدى ئەرەبىستاندا ياشايدىغان ھۈسەيىن قارى ئىسلامىيلارمۇ ئەرەبىستاندىن كېلىپ شۇ قۇرۇلتىيىمىزغا قاتناشقان بولدى.
مەزمۇنلۇق بايانلىرىڭىزغا رەھمەت، ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم!
ناھايتى خوش بولدۇم سىزگە كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم خوش ئاللاغا ئامانەت.
يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ بايانلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار،